خەلقئارادا ئىسلامىي تېررورلۇق تەشكىلاتى دەپ قارالغان تالىبان كۈچلىرىنىڭ ھاكىمىيەت بېشىغا كېلىشى ئافغانىستان ۋەزىيىتىگە قىزىققۇچى كۆپلىگەن كىشىلەردە كۈچلۈك ئەندىشە قوزغىماقتا ۋە ياكى ئۆز ۋاقتىدا ئۇيغۇرلارنى تالىبان كۈچلىرىگە باغلاپ ئۇلارنى ئىسلامىي ئاشقۇنلۇق ۋە تېررورلۇق قالپاقلىرى بىلەن باستۇرۇپ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە بىر دومىلاپلا تالىبانلارنىڭ يېقىن قوللىغۇچىسىغا ئايلىنىشى كىشىلەردە جىددىي سوئال پەيدا قىلماقتا ئامېرىكىدىكى پۇقرالار كۈچى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى ياڭ جيەنلى بىلەن كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزىدە بولسۇن خەلقئارادا ئىسلامىي تېررورلۇق تەشكىلاتى دەپ قارالغان تالىبان كۈچلىرى ئامېرىكىنىڭ ئافغانىستاندىن ئەسكەر چېكىندۈرۈشى بىلەن تۇيۇقسىز ھاكىمىيەت بېشىغا چىقتى. ئىلگىرىكى تېررورلۇق ھەرىكەتلىرى بىلەن تونۇلغان تالىبان كۈچلىرىنىڭ ئافغانىستان ۋەزىيىتىگە ئېلىپ كېلىدىغان ئۆزگىرىشى خەلقئارادا تۈرلۈك ئەندىشىلەرنى قوزغىماقتا. ئەمما خەلقئارادىكى تېررورلۇققا زەربە بېرىش ھەرىكىتىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرلارنى تالىبان كۈچلىرىگە باغلاپ، ئىسلامىي ئاشقۇنلۇق ۋە تېررورلۇق قالپاقلىرى بىلەن باستۇرۇپ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى بۈگۈنكى كۈندە بىر دومىلاپلا تالىبانلارنىڭ يېقىن قوللىغۇچىسىغا ئايلىنىشى خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كەلگەن كىشىلەردە جىددىي سوئال پەيدا قىلماقتا. ئامېرىكىدىكى پۇقرالار كۈچى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى ياڭ جيەنلى ئەپەندى ئافغانىستاندا ئۆزگەرگەن سىياسىي ۋەزىيەتتە خىتاينىڭ تالىبانلارغا تۇتقان زىيادە دوستانە پوزىتسىيەسىنى جىددىي ئويلاندۇرىدىغان مەسىلە دەپ كۆرسەتتى.

خىتاينىڭ ئۆز تەسىرىنى كېڭەيتىشى ۋە تالىبانلار كۈچەيگەن ۋەزىيەتتىن ئەنسىرىشى دېيىشكە بولىدىكەن. ياڭ جيەنلى مۇنداق دېدى. خىتاي نېمە ئۈچۈن بۇنداق قىلىدۇ؟ بىرىنچىدىن، خىتاينىڭ نەزىرىدە ئامېرىكا قالدۇرۇپ كەتكەن كۈچ بوشلۇقى خىتاينىڭ خەلقئارادا ئۆز تەسىرىنى كېڭەيتىشىگە پۇرسەت ۋە مەيدان ھازىرلىغان. ئىككىنچىدىن، خىتاي ھۆكۈمىتى تالىبان ۋە تالىبان بىلەن مۇناسىۋىتى بولغان بىر قىسىم تېررورلۇق تەشكىلاتلىرىنى ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇنداق ياكى بۇنداق مۇناسىۋىتى بار دەپ قارايدىغانلىقىنى تەشۋىق قىلىپ كەلگەن ئىدى. شۇڭا بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا، ئۇ ئافغانىستاننى كونترول قىلغان تالىباننىڭ ئاتالمىش ئۇيغۇر تېررورچىلىرىنى قوللىماسلىقىنى ئۈمىد قىلغان بولۇشىمۇ مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ ئەنسىرەۋاتقىنى تالىباننىڭ شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەركىنلىكنى تەلەپ قىلىۋاتقان پائالىيەتلەرنى قوللىشىدىن ئەنسىرەش. شۇڭا ئۇ بۇ جەھەتتە تالىباننىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئاۋارىچىلىك تېپىپ بەرمەيدىغانلىقىدىن ئەمىن بولماقچى. ياڭ جيەنلى ئەپەندى يەنە ئامېرىكىنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنى تېررورلۇق گۇرۇھلار تىزىملىكىدىن ئۆچۈرۈۋەتكەنلىكىنى خىتاينىڭ ئەيىبلىشىدىكى مەقسىتى ھەققىدە توختالدى. ياڭ جيەنلى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇنداق بىر تەشكىلاتنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى تەكىتلەۋاتقان بولسىمۇ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ئۈچۈن مۇشۇنداق بىر يالغان باھانە سەۋەبنى توقۇپ چىقىشقا ئېھتىياجلىق ئىكەن. ئۇ مۇنداق دېدى، خىتاي شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنى ئۈزلۈكسىز تىلغا ئېلىپ كەلمەكتە. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ جەھەتتە بۇ تەشكىلاتنىڭ ھەرىكەت ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئەمما ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسىدىن كېيىن خەلقئارا تېررورلۇققا قارشى ھەرىكەتتىن پايدىلانغان خىتاي ھۆكۈمىتى تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشنى باھانە قىلىپ، شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنى باستۇرۇپ كەلدى. ئەنە شۇنداق بولغىنى ئۈچۈن، ئۇ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ تېررورلۇق تىزىملىكىدىن چىقىرىۋېتىلىشىگە نارازىلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىدىن چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپ قىلىنغان پىروفېسسورى ئادۋوكات تېڭ بياۋ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدىن پۈتۈنلەي پەرقلىق ھالدىكى مۇستەبىت ھاكىمىيەت.

تېڭ بياۋ مۇنداق دېدى، خىتاي ھۆكۈمىتى بىر تەرەپتىن تېررورىزمنى باھانە قىلىپ، شىنجاڭدا ئېتنىك قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، يەنە بىر جەھەتتىن تېررورلۇق تەشكىلاتى تالىبان بىلەن ھەمكارلىقىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ. قارىماققا بۇ زىددىيەتلىك كۆرۈنىدۇ. ھالبۇكى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار قارىتا تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشنى باھانە قىلىپ ئېتنىك قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىشتىكى مەقسىتى دەل ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇش ۋە خىتاينىڭ مىللىي بىرلىكىنى ساقلاش. تېڭ بياۋنىڭ تەكىتلىشىچە، مۇستەبىت ھاكىمىيەت بولغان خىتاي دەل مۇشۇ سەۋەبتىن دۇنيادىكى مۇستەبىت دۆلەتلەر بىلەن دوستلۇق ئورناتقان. شۇڭا ئۇ تالىبانغا ئوخشاش تېررور تەشكىلاتلىرى بىلەنمۇ دوستلۇق ئورنىتىپ، ئۇلارنى ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇشنى مەقسەت قىلغان. تېڭ بياۋ مۇنداق دېدى.

ئەلۋەتتە، خىتاينىڭ تالىبان بىلەن يېقىنلىقىدا يەنە خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قاتارلىق ئىقتىسادىي مەنپەئەتلىرىمۇ نەزەرگە ئېلىنغان. ئەمما خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول ئىقتىسادىي قۇرۇلۇش چەمبىرىكىنىڭ مەقسىتى يەنىلا خىتاينىڭ سىياسىي تەسىرىنى كېڭەيتىشنى مەقسەت قىلغان. ياڭ جيەنلى ئەپەندىمۇ خىتاينىڭ تالىبان بىلەن يېقىنلىشىشىدا ئەلۋەتتە ئۇنىڭ تالىباننىڭ قولىغا ئۆتكەن ئافغانىستاندا مۇقىم ۋەزىيەت بولغىنىدا ئۆزىنىڭ بىر بەلباغ بىر يول نامىدىكى سىياسىي تەسىرى ۋە ئىقتىسادىي مەنپەئەتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە ئافغانىستاندىكى مول يەر ئاستى بايلىقىدىن پايدا ئېلىشنى كۆزلىگەنلىكىنى بىلدۈردى.

ياڭ جيەنلى مۇنداق دېدى، خىتاي ھۆكۈمىتى، ئەلۋەتتە، ھازىر تالىباننىڭ ھاكىمىيەتنى قولغا ئېلىپ، ئافغانىستاندا مۇقىم ۋەزىيەت بارلىققا كېلىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. شۇنداقلا ئۇ پاكىستان بىلەن ھەمكارلىشىپ، خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول كارىدورىنى ئافغانىستانغا يەتكۈزمەكچى ۋە ئۇ يەردىكى سىيرەك توپا قاتارلىق مول يەر ئاستى بايلىقلىرىدىن پايدىلانماقچى.